ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ ທ່ານສາມາດຟັງລາຍການ SBS Radio ໄດ້ຢູ່ໃນລົດ ຢູ່ໃນລົດໄຟ ແລະ ໃນທຸກຫົນແຫ່ງຕາມທີ່ທ່ານມັກຊອບ SBS App ຟຣີ ເປັນວິທີການອັນດີເລີດເພື່ອຟັງລາຍການຂອງ SBS Radio ແລະ Podcast ໂດຍໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານ ຖ້າ ຫາກທ່ານມີແອັບໃໝ່ຂອງ SBS ແລ້ວ ມັນຄົງເປັນການດີທີ່ຈະອັບເດດມັນໃໝ່ ມັນກຳລັງລໍຖ້າທ່ານອັບເດດເອົາໂດຍຟຣີໆຢູ່ ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ມີແອັບນັ້ນເທື່ອ ໃຫ້ດາວໂຫຼດເອົາ SBS Radio App ໄດ້ຈາກ App Store ຫຼື Google Play ສຳລັບຄວາມຊີ້ແ ຈງເພີ່ມ ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບ Radio App